ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ
ປະເທດໄທໄດ້ມີວິທີການໃໝ່ທີ່ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕົນສູນເສຍໄປຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນທົ່ວໂລກ ເມື່ອທຽບກັບຕົວເລກປີ 2019 ແລ້ວ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວປີນີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍ ສິບລ້ານຄົນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າໄທໄດ້ເລີກກົດໝາຍກັນຊາໃນເດືອນມິຖຸນາ ຜູ້ປະກອບການທີ່ໃຈກ້າໃນບາງກອກກໍກຳລັງດຳເນີນການຕາມກົດລະບຽບເພື່ອສະເໜີສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ Alan Lee ລາຍ ງານ ກ່ອນທີ່ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສລະບາດ ປະເທດໄທໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 40 ລ້ານຄົນໃນປີ 2019 ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ປະມານ 74 ພັນລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາເລຍ ຫຼື ປະມານ 12 ເປີເຊັນຂອງຜົນຜະລິດ ຕະພັນພາຍໃນປະເທດ ຫຼື Gross Domestic Product

ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ Malik Khan ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກອັງກິດ ລາວຫາກໍຮຳກອກກັນຊາແລ້ວໃນ RG 420 ຊຶ່ງເປັນຮ້ານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ ອົງອາດ ປັນຍາຈັດຣັກສາ ແລະ ເນດນະພາ ສິງສະຖິດ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າເປັນສະຖານທີ່ ທຳອິດທີ່ມີຫ້ອງສຳລັບການສູບກັນຊາເພື່ອການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປໃນບາງກອກ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດໄທໄດ້ເລີກໂທດກັນຊາໃນເດືອນມິຖຸນາ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມກີດກັນບໍ່ໃຫ້ມີການໃຊ້ເພື່ອການພັກຜ່ອນ ຮ້ານນີ້ເປີດບໍ່ຮອດໜຶ່ງອາທິດ ອົງອາດໄດ້ກ່າວວ່າ RG 420 ກໍໄດ້ມີລູກຄ້າຫຼາຍຮ້ອຍຄົນແລ້ວໃນແຕ່ລະມື້ Malik Khan ເຊື່ອວ່າມັນຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ກັບຄືນປະເທດໄທ ລາວກ່າວວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕາເວັນຕົກ

ແຕ່ກໍມີນະໂຍບາຍການຜ່ອນຜັນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ກ່ຽວກັບການຂາຍຍ່ອຍຂອງປະລິມານຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບການນຳໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນໃນຮ້ານສູບກັນຊາທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ Coffee Shops ກົດ ລະບຽບໃນໄທກໍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນເວລານີ້ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງໄທກ່າວວ່ານະໂຍບາຍກັນຊາຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການແພດ ແລະ ບໍ່ມີເຈດຕະນາຈະໃຫ້ຄົນສູບນັ້ນເມົາ ພວກນັກກ ານເມືອງຍັງກຳລັງພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກັນຊາທີ່ຈະຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນລະຫວ່າງນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ເພື່ອກຳນົດການນຳໃຊ້ ເຊັ່ນ ການຫ້າມການສູບຢາໃນບ່ອນສ າທາລະນະ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ເນດນະພາ ສິງສະຖິດ ກ່າວວ່າ ຮ້ານຂອງນາງໄດ້ເອົາຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ນັ້ນມາໃຊ້ແລ້ວ ມັນເປັນບ່ອນທຳອິດໃນໄທທີ່ມີຫ້ອງສູບກັນຊາ ທີ່ມີເຄື່ອງດື່ມຕ້ອນຮັບ ຄຸນນະພາ ບອາກາດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນໄທ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງນາງ ອົງອາດ ປັນຍາສາດຣັກສາ ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຮ້ານຕື່ມອີກໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຊື່ອວ່າກັນຊາຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼ າຍຂຶ້ນ ມີທັງ ຊາວຢູໂຣບ ຍີ່ປຸ່ນ ຊາວອາເມຣິກັນ ພວກເຂົາກຳລັງຊອກຫາ Sativa ຂອງໄທ ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບມັນ ກັນຊາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ດີ ຄາດວ່າຮ່າງກົດໝາຍຂອງລັດຖະບາ ນຈະຜ່ານໃນເດືອນກັນຍາ ແລະ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ບັງຄັບສຳລັບຮ້ານກັນຊານັ້ນເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ RG420 ກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍໃໝ່ ແຕ່ຫວັງວ່າເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວກັນ ຊາໃໝ່ຂອງໄທທີ່ພົບໃໝ່ຈະສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Allen Lee ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ